ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີໄປໃນອາທິດກ່ອນນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ 13 ທ່ານ ທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານສັນຍາ ປະເສີດ ປະທານກຳມາທິການການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດເປັນຄັ້ງ ທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ສະພາດັ່ງກ່າວຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງທ່ານປະເສີດກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນໄດ້ເຫັນວ່າສະພາຂອງທັງສອງປະເທດມີ 3 ບົດບາດໃຫຍ່ຄືກັນ ຊຶ່ງກໍຄື ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ຕັດສິນບັນຫາສຳຄັນຂອງ ປະເທດຊາດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສ່ວນສິ່ງທີ່ຖອດຖອນບົດຮຽນອັນສຳຄັນໄດ້ຈາກການມາຢ້ຽມຢາມລັດຖະສະພາຂອງສະຫະລັດໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານສັນຍາຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັນແຕກຕ່າງນີ້ລະແມ່ນວ່າ ສະພາຂອ ງເພິ່ນແມ່ນມີບົດບາດສູງ ແມ່ນວ່າໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ຈັດສັນຕ່າງ ໆ ວ່າຊັ້ນເນາະ ແລະບາດນີ້ ແລະ ພວກເພິ່ນນີ້ມີຫຼາຍກຳມາທິການກວ່າພວກເຮົາ ເພິ່ນມີເກືອບ 20 ຄົນ ເອີ ຊາວກຳມາທິການວ່າຊັ້ນເນ າະ ເຊິ່ງພວກເຮົາເອງນີ້ລະແມ່ນມີພຽງແຕ່ ເອີ ເກົ້າສິບກັບເລຂາທິການ ອັນທີ 2 ມານີ້ນີ້ ເພິ່ນນີ້ກະມີກົນໄກເລື່ອງຟັງຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ມີກົນໄກສະເພາະໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນມາຫາ ແລະ ເພື່ອໄດ້ພົ ບປະກັນ ຂອງພວກເຮົານີ້ລະແມ່ນວ່າລົງໄປຫາປະຊາຊົນ ເຮົາລົງໄປຫາປະຊາຊົນ ເຮົາລົງໄປພື້ນຖານ ແຕ່ວ່າພວກເພິ່ນນີ້ລະແມ່ນວ່າ ເອົາເຂົາເຈົ້ານີ້ມາ ຂຶ້ນມາແລ້ວ ມີຄະນະຄັກແນ່ ລະມີປະຊາຊົນຄັກແນ່ ມາເວົ້າມາຮ້ອງຮຽນມາສະເໜີຕ່າງໆ ມີວາລະໃຫ້ປະຊາຊົນນີ້ມາຫາເດີ Public Hearing ທາງຄະນະຜູ້ແທນເຫັນວ່າ ບົດຮຽນໃນການບໍລິຫານໃນລະບົບນິຕິບັນຍັດ ກໍຄືລັດຖະສະພາຂອງສະຫະລັດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຄວນຈະ ນຳເອົາໄປໝູນໃຊ້ຢູ່ລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານສັນຍາເປີດເຜີຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານສູ່ຟັງວ່າ
ໂອ ອັນນີ້ນີ້ ເອີ ມາເບິ່ງນີ້ດີເດ້ ກໍມາຟັງເບິ່ງ ອັນໜຶ່ງລະແມ່ນວ່າ ພວກເພິ່ນກະຈັດສັນງົບປະມານ ພວກ ຂອງພວກເພິ່ນແມ່ນວ່າມີຄະນະຈັດສັນອີ່ຫຼີ ແລະ ຂອງພວກເຮົານີ້ ຢາກເຮັດ ຢາກເຮັດຂຶ້ນນີ້ລະ ເຮົາກໍໄດ້ ເ ຮົາກໍເຮັດຄືກັນ ແຕ່ວ່າພວກເຮົານີ້ອາດຈະເອົາແມ່ນຄະນະປະຈຳເປັນຜູ້ຈັດສັນ ຂອງພວກເພິ່ນນີ້ກໍ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າເປັນຄະນະກຳມະການຂ້າງໃນ ບໍ່ແມ່ນ ເພິ່ນມີເປັນຄະນະກຳມະການ ແຕ່ວ່າ ອາ ໂດຍເອົາຈາ ກພາກສ່ວນອື່ນມາຢູ່ໃນຄະນະນີ້ນີ້ ແຕ່ພວກນີ້ມັນມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍ ຈັດສັນ

ນອກຈາກການຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການບໍລິຫານ ແລະ ປະຕິບັດງານໃນລະບົບນິຕິບັນຍັດຂອງສະຫະລັດແລ້ວ ທາງຄະນະກໍໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດແກ່ລາວອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງມີ 3 ດ້ານທີ່ ສຳຄັນ ແລະ 2 ດ້ານໃນນັ້ນກໍຄື ການຊ່ວຍເຫຼືອເກັບກູ້ລະເບີດ ແລະ ບັນຫາຢາເສບຕິດ ດັ່ງທີ່ທ່ານສັນຍາໂອ້ລົມສູ່ຟັງວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ອັນນ່າ ເບິ່ງອັນບັນຫາດ້ວຍທາງໂພຊິທີບ ເນາະ ເບິ່ງເນາະ ເພາະວ່າພາຍຫຼັ ງລົມກັບຫຼາຍທ່ານ ເຫັນວ່າ ເອີ ພວກວຸດທິສະພາເພິ່ນນີ້ ເວລາເພິ່ນຮັບແລະເພິ່ນລົມນຳກັນກັບຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ແລະແມ່ນວ່າເພິ່ນກະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະເໜີຫຼາຍບັນຫາ ພວກຄືຍົກຕົວຢ່າ ງວ່າ ອັນນະ ເວລາທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ເພິ່ນໄປຢ້ຽມຢາມລາວເຮົາ ເພິ່ນກໍໄດ້ຄອມມິດໄວ້ວ່າຈະເອົາເງິນຊ່ວຍລາວເຮົາ 90 ລ້ານໂດລາເນາະ ເລື່ອງເກັບກູ້ລະເບີດນີ້ ມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ກໍໄດ້ ໄດ້ເວົ້າລາຍງານໃຫ້ເພິ່ນຟັງວ່າ 70 ລ້ານໂດລາເຮົາໄດ້ຮັບແລ້ວ ແລະ ຍັງເຫຼືອສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ແລະ ເພິ່ນກໍຕອບມາໂລດເດ້ ເພິ່ນກໍຕອບມາ ເພິ່ນກໍສະໜັບ ເພິ່ນສະໜັບສະໜູນ ເພິ່ນຊິສືບຕໍ່ເບີກໃຫ້ ອັນທີ 2 ມານີ້ ນີ້ແລະ ແມ່ນເວົ້າເລື່ອງ ເອີ ແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ ການຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດຄັ້ງປະຫວັດສາດ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຈາກຝ່າຍນິຕິບັນຍັດຂອງລາວໃນເທື່ອນີ້ ແມ່ນດຳເນີນໄປເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດເຕັມ ແຕ່ວັນທີ 16 ຫາ 23 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ການອຸປະຖຳຈາກມູນນິທິເອເຊຍ ຫຼື Asia Foundation ຊຶ່ງເປັນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ມີສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຕັ້ງຢູ່ໃນລາວ ຊຶ່ງໄດ້ໃຫ້ກາ ນຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການສ້າງຄວາມສາມາດແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ອີງຕາມທ່ານສັນຍາ ບົວສະຫວັນ ວີໂອເອ